ສັບພະທານັງ ທຳມະທານັງ ຊິນາຕິ ການໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ຍ່ອມຊະນະການໃຫ້ທັງປວງ ພະທຳນຳໃຈໃຫ້ພົ້ນທຸກ ພະທຳນຳສຸກທຸກສະໄໝ ພະທຳສ່ອງສະຫວ່າງກາງໃຈ ພະທຳນຳໃຫ້ໃຈຮົ່ມເຢັນ ຂໍນອບນ້ອມ ຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ຄືຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ແລະ ພະອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຂໍຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນໃນທຳ ຈົ່ງບັງເກີດມີແກ່ຄະນະສັດທາສາທຸຊົນ ຜູ້ສົນໃຈໃນການຟັງເທດຟັງທຳສູ່ຜູ້ສູ່ຄົນ ທີ່ກຳລັງລໍຄອຍຕິດຕາມ ຮັບຟັງລາຍການສະຕິມາປັນຍາເກີດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸ ວັນນີ້ອາດຕະມາພາບ ອາຈານມະຫາອຸດອນ ຈະໄດ້ນຳເອົາສິ່ງທີ່ດີມີສາລະ ມາຝາກມາຕ້ອນອອກຕົນຍາດໂຍມຄະນະສັດທາ ຜູ້ກຳລັງຕິດຕາມຮັບຟັ ງຢູ່ເຊັ່ນເຄີຍ ຊຶ່ງວັນນີ້ອາດຈະໄດ້ເວົ້າເລື່ອງກ່ຽວກັບການໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຈະທານສະເພາະວັດຖຸເທົ່ານັ້ນ ເຮົາໃຫ້ທຳມະເປັນທານກະໄດ້ ເອົາທຳມະ ມາໃ ຫ້ທານ ການໃຫ້ທຳມະເປັນທານນັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າ ອ່າ ມີການເທດສະໜາສັ່ງສອນຢ່າງດຽວ ຈະເອົາເປັນປຶ້ມທຳມະໃຫ້ກະໄດ້ ປຶ້ມທຳ ທຳມະທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຂາຍ ເອົາມາຊື້ເອົາໄປເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ ແ ກ່ລູກແກ່ຫຼານ ແກ່ພໍ່ແກ່ແມ່ ຫຼືແຜ່ນຊີດີ ຫຼືວ່າ USB ກະສາມາດບັນຈຸພະທຳຄຳສອນພຸດທະເຈົ້າ ຫຼືວ່າຈະຊື້ພະໄຕປິດົກ ຫຼືຊີດີພະໄຕປິດົກ ອ່າ ກະໄດ້ ຫຼືວ່າຊື້ວິທະຍຸໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ໄດ້ຟັງທຳ ຟັງລາຍການວິທະຍຸ ສູ່ມື້ນີ້ກະມີຫຼ າຍລາຍການທີ່ສາມາດ ສາມາດ ອ່າ ຟັງໄດ້ ບໍ່ວ່າປະເທດລາວ ຫຼືວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານ ກໍສາມາດຟັງໄດ້ ແລະ ກະສາມາດໃຫ້ທານທຳມະນີ້ໄດ້ ຄຳວ່າທຳມະທານ ກໍຄືໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ອາດຕະມາໄດ້ເວົ້າ ໄວ້ແຕ່ຫົວຕົ້ນແລ້ວວ່າ ຊະນະການໃຫ້ທັງປວງ ການໃຫ້ທຳມະເປັນທານຊະນະການໃຫ້ທັງປວງ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາໃຫ້ຢ່າງອື່ນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າໃຫ້ປັດໄຈສີ່ ໃຫ້ເສື້ອຜ້າອາພອນ ອາຫານຫວານຄາວ ອ່າ ທີ່ຢູ່ອ າໄສ ຢາຮັກສາໂລກ ກະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ມີກິນໃນປັດຈຸບັນທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ວ່າການໃຫ້ທຳມະເປັນທານນັ້ນ ເປັນການໃຫ້ປັນຍາ ໃຫ້ປັນຍາ ໃຫ້ຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ສາມາດເອົາຕົວລອດໄດ້ ຄືອຸປ ະມາເໝືອນສະຂ້າຍສີດວັກຊີນປ້ອງກັນໂລກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ອັນນີ້ຄືກັນ ຖ້າຜູ້ໃດມີທຳມະຢູ່ໃນໂຕແລ້ວ ຈິດໃຈມີທຳມະຢູ່ໃນ ທຳມະຢູ່ໃນຈິດໃນໃຈແລ້ວ ບຸກຄົນນັ້ນບໍ່ໄປເຮັດຊົ່ວ ບໍ່ໄປເຮັດຄວາມຊົ່ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປຢ້າ ນລູກຫຼານ ຢ້ານໄປເຮັດຄວາມຊົ່ວ ແຕ່ວ່າຜູ້ໃດບໍ່ມີສິນບໍ່ມີທຳນີ້ ຢູ່ໃນຈິດໃນໃຈແລ້ວ ເຖິງຈະມີກົດໝາຍເຂັ້ມງວດປານໃດກະຢ່າ ຄົນກໍສາມາດເຮັດບາບໄດ້ ແລະກໍຜູ້ໃດມີສິນມີທຳຢູ່ປະຈຳ ສິນລະທຳນັ້ນຈະຄອ ຍປົກປັກຮັກສາຈິດໃຈ ຄວາມປະພຶດທັງຫຼາຍໃຫ້ຢູ່ໃນຮ່ອງໃນຮອຍ ບໍ່ໃຫ້ຜິດສິນຜິດທຳຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ເປັນຄົນສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ແລະກໍບໍ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງອະບາຍຍະມຸກ ຢາເສບຕິດ ຕ່າງໆ ແລະສິ່ງຍົ່ວຍວນກວນໃຈທັງຫຼາຍ ຄົນມີສິນມີທຳເປັນຄົນທີ່ສະຫງົບສະຫງ່ຽມ ອ່າ ເປັນຄົນຮູ້ຈັກກາລະເທສະ ຮູ້ຈັກທີ່ຕ່ຳທີ່ສູງ ມີສຳມາຄາລະວະ ເປັນຄົນກະຕັນຍູ ເປັນຄົນອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ເພາະນັ້ນ ຍ າດໂຍມທັງຫຼາຍ ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກຫຼານ ເອີ ຂອງອອກຕົນຍາດໂຍມເປັນຄົນສະຫຼາດ ເປັນຄົນເວົ້າງ່າຍບອກງ່າຍ ກໍໃຫ້ສຶກສາທຳມະ ໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ເຮົາບໍ່ຊື້ຢ່າງອື່ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຮົາຊື້ປຶ້ມທຳມະໄປຝາ ກ ເອີ ແຜ່ນຊີດີທຳມະໄປຝາກລູກຝາກຫຼານ ໃຫ້ອ່ານ ໃຫ້ສຶກສາ ຫຼືໃຫ້ຟັງທຳມະເຫຼົ່ານີ້ ເຂົາກໍຈະເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ເປັນຄົນສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ເປັນຄົນມີເຫດມີຜົນ ອ່າ ອາດຕະມາໄດ້ເວົ້າແລ້ວວ່າ ການໃຫ້ທຳມະເປັ ນທານນັ້ນ ຊະນະການໃຫ້ທັງປວງນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົານີ້ສູງສົ່ງຂຶ້ນໄປ ແລະເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ມະນຸດສົມບັດ ສະຫວັນສົມບັດ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ປັນຍາ ປັນຍາຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນການຟັງສຶກສາ ເອີ້ນ ວ່າສຸຕະມະຍະປັນຍາ ແລະປັນຍາເກີດຈາກການຄິດ ອ່າ ຟັງທຳມະແລ້ວເອົາໄປຄິດ ໄປຮິ່ນຕອງ ໄປພິຈາລະນາ ກໍໄດ້ຈິນຕາມະຍະປັນຍາຕື່ມອີກ ເປັນຄົນມີເຫດມີຜົນ ແລະກໍເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເກີ ດຈາກການຄິດນະ ກໍຈະເກີດຈາກການຮຽນ ເກີດຈາກການຄິດ ມາປະພຶດປະຕິບັດ ຈົນຈະເລີນວິປັດສະນາໄປ ຈົນເຖິງໄດ້ຍານຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ຍານທີ 1 ຮອດຍານທີ 16 ຊື່ວ່າໄດ້ພາວະນາມະຍະປັນຍາ ຄົນຈະຮູ້ບ າບບຸນຄຸນໂທດ ຮູ້ຈັກນະລົກສະຫວັນ ຮູ້ຈັກຊາດນີ້ຊາດໜ້າ ສິ່ງທີ່ມີສາລະມີປະໂຫຍດ ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີສາລະປະໂຫຍດ ຮູ້ຈັກຄຸນພໍ່ຄຸນແມ່ ຮູ້ຈັກຮັກສາສິນກິນທານ ໃນທີ່ສຸດແມ້ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ ອ່າ ໄດ້ເປັນພະໂສດາບັນ ສະກະ ທາຄາ ອະນາຄາ ເຖິງພະອໍລະຫັນ ກໍຍ້ອນການຟັງທຳ ແລະກໍຍ້ອນການໃຫ້ທຳມະເປັນທານນັ້ນເອງ ມື້ນີ້ອາດຕະມາພາບຈະໄດ້ນຳເອົາ ອ່າ ທຳມະທານມາອະທິບາຍຂະຫຍາຍໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ສະດັ ບຮັບຟັງ ກ່ອນອື່ນນັ້ນຈະເວົ້າເຖິງຜູ້ສະແດງທຳ ຜູ້ໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ຈະສະແດງທຳຕາມທີ່ຕ່າງໆກໍດີ ຈະສອນທຳມະ ຕາມທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ອ່າ ສອນທຳແກ່ອອກຕົນຍາດໂຍມ ເຍົາວະຊົນ ອົບຮົມສິນລະທຳ ອ່ າ ຕາມຊົມລົມຕ່າງໆ ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ມີໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ມີສະຖານທີ່ພິນິດກັກກັນ ອ່າ ສະຖານທີ່ ອ່າ ມີຄຸກມີຫຍັງເປັນຕົ້ນນີ້ນະ ສະຖານທີ່ໃດ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຟັງ ຕ້ອງການສຶກສາ ກໍໄປສອນ ການໃຫ້ທຳ ມະເປັນທານ ເພິ່ນບອກກໍຄືການບອກທຳ ສະແດງທຳ ສອນທຳ ສະແດງທຳ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ຜູ້ ອ່າ ທຳໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ໄດ້ປະໂຫຍດ ນະ ຕົວເອງກໍໄດ້ປະໂຫຍດ ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍ ກ່ອນເຮົາທີ່ຈະໄປສະແ ດງທຳນັ້ນ ຈິດເຮົາກໍເປັນກຸສົນ ເຮົາກໍໄດ້ຄົ້ນໄດ້ຄວ້າ ຄົ້ນຄວ້າເອົາທຳມະ ຫຼັກທຳຕ່າງໆ ເອົາມາຄິດພິຈາລະນາເຂົ້າໃຈແລ້ວ ຄ່ອຍຈຶ່ງເອົາໄປສອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດສະຕິເກີດປັນຍາ ໃນປັດຈຸບັນ ເກີດບຸນເກີດກຸ ສົນ ກໍເລີຍກໍເປັນເຫດເປັນປັດໄຈ ໃຫ້ໄດ້ປັນຍາ ຕັ້ງແຕ່ສຸຕະມະຍະປັນຍາ ປັນຍາເກີດຈາກການ ເອີ ຄິດນຶກ ປັນຍາເກີດຈາກການຟັງ ສຸ ຈິນຕາມະຍະປັນຍາ ປັນຍາເກີດຈາກການຮິ່ນຕອງພິຈາລະນາເຫດຜົນ ແລະ ພາວະນາມະຍະປັນຍາ ປັນຍາເກີດຈາກການຈະເລີນວິປັດສະນາ ແລະກໍເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ ເອີ ບັນລຸມັກຜົນໄດ້ງ່າຍ ຄືວ່າມີປັນຍາຫຼາຍ ມີປັນຍາແກ່ກ້າ ສາມາດບັນລຸທຳໄດ້ໄວ ຖ້າມີຜູ້ສະແດງ ທຳໃຫ້ຟັງ ກໍຈະສາມາດເຂົ້າໃຈທຳນັ້ນໄດ້ໄວ ແລະກໍບັນລຸທຳໄດ້ໄວ ເພິ່ນບອກວ່າຜູ້ໃຫ້ ຫຼື ຜູ້ບອກຜູ້ສະແດງທຳ ຈະໄດ້ອານິສົງເຖິງ 5 ປະການ ອານິສົງ 5 ປະການຂອງຜູ້ສະແດງທຳນັ້ນ ມີຫຍັງແດ່ ຂໍ້ທີ 1 ຈະເຂົ້າ ໃຈ ຜູ້ທີ່ສອນທຳຈະເຂົ້າໃຈອັດທຳ ອ່າ ເປັນທຳມະດາ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ເຮັດອາຫານ ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ກໍຕ້ອງໄດ້ຊີມລົດແກງກ່ອນ ເປັນທຳມະດາ ແມ່ນບໍ່ ອ່າ ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ກິນ ເຮົາຕ້ອງຊີມ ມັນກໍມັນແຊບເປັນຈັ່ງໃດ ມັນເປັນຕາກິນບໍ່ ອັນນີ້ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ກ່ອນທີ່ຈະເອົາໄປສອນຄົນອື່ນນັ້ນ ຕົວເອງກໍຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ເອີ ພິນິດພິຈາລະນາເປັນຢ່າງດີ ຢ່າງຖ່ອງແທ້ຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ເພາະນັ້ນ ເມື່ອໄດ້ອ່ານໄດ້ສຶກສາ ໄດ້ຮິ່ນຕອງ ອ່າ ຈະໄດ້ຊຶມຊາບໃນອັດໃນທຳ ຮູ້ເລື່ອງເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີ ບໍ່ສາມາດ ບໍ່ຊັ້ນກໍບໍ່ສາມາດຈະເອົາມາ ອະທິບາຍຂະຫຍາຍຄວາ ມໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຂົ້າໃຈນຳໄດ້ ອັນນີ້ຂໍ້ທີ 1 ເນາະ ເປັນ ເວົ້າຫຍໍ້ໆກໍຄືວ່າເຂົ້າໃຈທຳມະໄດ້ດີ ນະ ໄດ້ປັນຍາ ອ່າ ໄດ້ປັນຍາໄປພ້ອມ ໄດ້ທັງສຸຕະ ໄດ້ທັງຈິນຕາປັນຍາ ນະ ຂໍ້ທີ 2 ວ່າຊັ້ນ ຜູ້ຊື້ ຜູ້ໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ຈະເ ກີດຄວາມປາໂມດບັນເທີງໃຈ ມີຄວາມສຸກໃຈ ນະ ມີຄວາມສຸກໃຈ ໃນເມື່ອໄດ້ເວົ້າທຳມະໄປ ຈິດໃຈເປັນກຸສົນ ເອີ້ນວ່າຈິດໃຈລ່າເລີງເບີກບານ ແຊ່ມຊື່ນເບີກບານ ມ່ວນຊື່ນ ມັນຈິດໃຈເປັນກຸສົນ ແລະກໍຮູ້ຈັກເ ຫດຈັກຜົນໃນພະທຳ ອ່າ ຮູ້ຈັກ ຈະໄດ້ສາລະປະໂຫຍດ ມີຄວາມດີໃຈ ເນາະ ເໝືອນວ່າເຮົານີ້ ເອີ ຖ້າຈະອຸປະມາເໝືອນວ່າ ຄົນມັກເພງມັກລຳ ກໍເໝືອນໄດ້ຟັງເພງຟັງລຳ ເໝືອນໄປໄດ້ຮ້ອງເອງເນາະ ເໝືອນໄ ດ້ໄປນັ່ງຟັງເພງຟັງລຳ ເອີ ໄປເບິ່ງຄອນເສີດ ໄປເບິ່ງວົງດົນຕີ ເບິ່ງໝໍລຳ ມັນມີຄວາມບັນເທີງໃຈເນາະ ຂໍ້ທີສາມ ຜູ້ສະແດງທຳຈະເກີດປີຕິງ່າຍ ເກີດຄວາມອີ່ມໃຈຊາບຊ່ານ ປີຕິຂົນລຸກຂົນພອງ ນ້ຳຫູນ້ຳຕາໄ ຫຼຢູ່ຊັ້ນ ເພິ່ນວ່າປີຕິໃນທຳ ຊາບຊ່ານໄປທັງຕົວ ຊາບຊ່ານໄປທັງຕົວເລີຍ ເອີ ເພາະວ່າຕົວເອງສະແດງທຳໄປ ກໍພິຈາລະນາໄປ ມີຄວາມອີ່ມໃຈ ອີ່ມຄືກິນອາຫານ ເພາະວ່າທຳມະນີ້ເປັນອາຫານໃຈ ຍາດໂຍມ ທັງຫຼາຍ ຄົນທີ່ໄດ້ກິນອາຫານແຊບໆນະ ໄດ້ກິນອາຫານແຊບໆນະ ຮູ້ສຶກວ່າອີ່ມອົກອີ່ມໃຈ ອີ່ມກາຍເນາະ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ໄດ້ຟັງທຳ ໄດ້ພິ ໄດ້ສອນທຳ ໄດ້ສະແດງທຳ ກໍອີ່ມອົກອີ່ມໃຈ ຊາບຊ່ານ ມີຄວາມສຸກ ບາງເທື່ອ ອ່າ ບາງເລື່ອງ ທີ່ມັນຊວນໃຫ້ເກີດສະຫຼົດສັງເວດ ເຖິງກັບນ້ຳຕາໄຫຼອອກຕົວະ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ບາງເລື່ອງ ເອີ ບາງເລື່ອງນີ້ ເຫັນອານິສົງຂອງການເຮັດບຸນໃຫ້ທານແຕ່ລະຢ່າງນີ້ນະ ເກີດຈາກການຄົ້ນຄ ວ້ານີ້ ໂອ້ ຮູ້ສຶກວ່າເກີດປີຕິ ໂອ້ ການທີ່ເຮົາເຮັດແນວນີ້ນີ້ ໄດ້ສະຕິໄດ້ປັນຍາ ໄດ້ມີ ເອີ ໄດ້ໃຫ້ດວງຕາແກ່ຄົນອື່ນນີ້ ໂອ້ ດີໃຈເນາະ ດີໃຈ ວ່າເຮົາໄດ້ສະແດງທຳໃຫ້ຄົນອື່ນນະ ເຂົາໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນ ຄືວ່າຄົນທີ່ຕາບອດ ບໍ່ມີຄົນຈູງເນາະ ເຮົາໄດ້ໄປຈູງຄົນຕາບອດຂ້າມທາງກໍດີ ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃຫ້ກໍດີ ກໍທຳໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ມີ ເກີດປີຕິອີ່ມອົກອີ່ມໃຈ ຂໍ້ທີສີ່ ຄົນສະແດງທຳຈະເກີດປັດສັດທິ ຄວາມສະຫງົບກາຍ ສະຫງົບໃຈ ຈິດໃຈສະຫງົບ ອ່າ ສະຫງົບໃຈ ເພາະວ່າຈິດໃຈທີ່ເປັນບຸນເປັນກຸສົນ ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະຫງົບ ສະຫງົບໃຈ ສະຫງົບກາຍ ໃນຂະນະທີ່ສອນທຳຢູ່ ອ່າ ກໍບໍ່ມີກິເລດເກີດໃນຈິດໃນໃຈ ກະທຳໃຫ້ຈິດໃຈສະຫ ງົບ ເຍືອກເຢັນ ຂໍ້ທີ 5 ຜູ້ສະແດງທຳເປັນເຫດໃຫ້ເກີດສະມາທິ ສະມາທິກໍຄືຄວາມຕັ້ງໃຈ ມີຄວາມ ມີຈິດໃຈຕັ້ງໝັ້ນຈົດຈໍ່ຢູ່ໃນການສະແດງທຳ ຈິດໃຈບໍ່ຟຸ້ງຊ່ານໄປທາງໃດ ເວລາສະແດງ ເວລາສະແດງທຳຢູ່ກໍ ຄິດແຕ່ເລື່ອງທີ່ສະແດງ ຈິດໃຈກໍຜ່ອງໃສ ຕັ້ງໝັ້ນ ອ່າ ບໍ່ ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ອ່າ ເພາະສະນັ້ນ ການທີ່ສະແດງທຳນີ້ກະໄດ້ອານິສົງ 5 ຢ່າງນີ້ ແລະກໍເພິ່ນກໍບອກວ່າ ເປັນປັດໄຈນະ ເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ສະຕິໄດ້ປັ ນຍາ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ປັນຍາສຽບແຫຼມ ຈົນສາມາດບັນລຸ ບັນລຸທຳໄດ້ໄວ ຖ້າວ່າປາລະມີຍັງບໍ່ເຕັມ ກໍຮຽນທຳມະ ຮຽນທຳມະຂອງພະພຸດທະເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້ໄວ ແລະ ກະຊຶມຊາບໄດ້ໄວ ຖ້າໄດ້ຟັງທຳ ຈາກພະພຸດທະເຈົ້າ ຫຼື ພະອະລິຍະສາວົກ ສາມາດບັນລຸທຳໄດ້ໄວ ເອີ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຕັດໄວ້ໃນວິມຸດຕາຍະຕະນະສູດ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ສະແດງທຳ ອ່າ ເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳ ເພິ່ນເລີຍສະ ແດງເຫດແຫ່ງການບັນລຸທຳໄວ້ເຖິງ 5 ປະການ ໃນພະສູດນັ້ນ 5 ປະການ ກໍຂໍ້ທີ 1 ເຫດໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳຂໍ້ທີ 1 ຄືການຟັງທຳນີ້ລະ ເອີ ຟັງ ການຟັງທຳນີ້ກໍເປັນເຫດໃຫ້ບັນລຸທຳ 2 ການສະແດງທຳ ການສະແດງທຳນີ້ ກໍເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະວ່າໃນຂະນະທີ່ສະແດງໄປ ຜູ້ທີ່ສະແດງກໍຟັງໄປນຳ ພິຈາລະນາທຳໄປນຳ ກໍໃຫ້ເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ໄດ້ບັນລຸທຳ ຂໍ້ທີ 3 ສາທະຍາຍທຳ ສ າທະຍາຍທຳກໍຄືການໄຫວ້ພະສູດມົນ ທ່ອງໜັງສື ເລົ່າໜັງສື ເລົ່າມາຈົ່ມບົ່ນສາທະຍາຍສູດ ເອີ ໄຫວ້ພະສູດມົນນີ້ກະເອີ້ນວ່າສາທະຍາຍທຳ ກະເປັນເຫດໃຫ້ບັນລຸທຳໄດ້ງ່າຍ ຂໍ້ທີ 4 ການຫິ່ນຕອງພິຈາລະນາທຳ ເອົາທຳມະຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງມາພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດລະອໍ ເພາະວ່າຕອນຮຽນນັ້ນອາດຈະບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາລະອຽດ ຫຼືວ່າຕອນສອນກໍດີ ຕອນສູດສາທະຍາຍກໍດີ ບາດນີ້ເອົາມາພິຈາລະນາພິເສດ ມີເວລາວ່າງ ໆມາຫິ່ນຕອງພິຈາລະນາຫາເຫດຫາຜົນ ທຳມະແຕ່ລະຂໍ້ມີເຫດມີຜົນຈັ່ງໃດ ມີອັດແບບໃດ ກໍເຮັດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງເນາະ ເລິກລົງເລິກລົງໄປ ອ່າ ໄດ້ເຫດໄດ້ຜົນ ອັນນີ້ກໍສາມາດບັນລຸທຳໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຂໍ້ທີ 5 ເຫ ດແຫ່ງການໄດ້ບັນລຸທຳ ເອີ ເອີ້ນວ່າການຈະເລີນກຳມະຖານ ຈະເປັນສະມະຖະກຳມະຖານ ວິປັດສະນາກຳມະຖານກໍຕາມ ສາມາດເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳ ອັນນີ້ໂດຍຕົງ ແລະ ໂດຍກົງ ໂດຍກົງ ເລີຍ ເພາະວ່າການຈະເລີນວິປັດສະນານີ້ກໍຄືການ ພິຈາລະນາຮູບນາມຂອງຕົວເອງໃຫ້ເປັນອາລົມ ໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ໂດຍຄວາມບໍ່ທ່ຽງ ເປັນທຸກ ເປັນອະນັດຕາ ເບື່ອໜ່າຍຄາຍກຳນັດອອກໄປ ສະຕິປັນຍາ ຈະເກີດພັດທະນາຂຶ້ນໄປ ສູງໆຂຶ້ນໄປຈົນແຫຼມຄົມ ສາມາດຕັດກິເລດໄດ້ ນີ້ແລະ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ ໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສະແດງທຳນັ້ນໄດ້ ສາມາດໄດ້ບັນລຸທຳໃນອະນາຄົດ ຫຼືວ່າໃນປັດຈຸບັນ ນີ້ ເພາະວ່າມີໜຶ່ງຢູ່ໃນ ອ່າ ເຫດທີ່ບັນລຸທຳ 5 ປະການ ໃນວິມຸດຕາຍະນະສູດ ທີ່ອາຕະມາໄດ້ເວົ້າໄປເມື່ອກີ້ນີ້ ບັດນີ້ເມື່ອບຸກຄົນຜູ້ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ໄດ້ປະມາດ ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈບຳເພັງຄວາມພຽນໄປໃນວິມຸດຕາຍະຕະນະນັ້ ນຢູ່ ຈິດໃຈກໍຫຼຸດພົ້ນຈາກອາສະວະກິເລດ ມັນບໍ່ມີ ບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອ ກິເລດຢູ່ພາຍໃນບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອໃນໃຈອີກ ໝົດສິ້ນໄປ ຈິດໃຈປອດໂປ່ງຈາກເຄື່ອງຍຶດໜ່ຽວພົວພັນ ແລ້ວເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳ ອັນນີ້ກໍເວລາ ເວ ລາຟັງທຳໄປເນາະ ຫຼືວ່າສະແດງທຳໄປແລ້ວກະບໍ່ປະມາດ ມີສະຕິ ມີສະຕິຟັງທຳກໍດີ ມີສະຕິພິຈາລະນາທຳ ເອີ ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈຟັງ ໃຊ້ຄວາມພຽນນະ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພຽນພະຍາຍາມ ບາງເທື່ອກໍເຈັບຫຼັງປວດແ ອວ ຢາກຫຼັບຢາກນອນ ແຕ່ວ່າ ໂອ ທົນພາກພຽນ ເອີ ພາກພຽນເຮັດໄປ ຈິດໃຈກໍຜ່ອງໃສ ຟັງທຳມະພະພຸດທະເຈົ້າຜ່ອງໃສໄປ ອາສະວະກິເລດທີ່ຍັງບໍ່ສິ້ນໄປກໍຈະສິ້ນໄປ ຈິດໃຈຈະປອດໂປ່ງ ໃນທີ່ສຸດກໍສາມາດ ເປັນພະອໍລະຫັນໄດ້ ອັນນີ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ ສະແດງທຳແກ່ຜູ້ຄົນອື່ນຟັງ ຈະໄດ້ອານິສົງແນວນີ້ ບັດນີ້ມາຮອດທີ່ຜູ້ຟັງເນາະ ອາ ຜູ້ຟັງທຳແລະ ຈະເປັນຈັ່ງໃດບັດນີ້ ສ່ວນຜູ້ຟັງທຳນັ້ນກໍຈະໄດ້ອານິສົງເຊັ່ນດຽວກັນ ມີອານິ ສົງຢ່າງຕ່ຳຢ່າງສູງເໝືອນກັນ ອານິສົງທີ່ຜູ້ ທີ່ຜູ້ຟັງທຳຈະໄດ້ນັ້ນ ມີ 5 ຢ່າງ ມີ 5 ຢ່າງ ຂໍ້ທີ່ໜຶ່ງ ຈະໄດ້ຟັງທຳທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາກ່ອນ ໝາຍຄວາມວ່າ ປົກກະຕິແລ້ວ ເຮົາຈະຢູ່ຕາມບ້ານຕາມເຮືອນ ເຮົາກໍຈ ະຟັງ ຟັງແຕ່ເພງ ຟັງແຕ່ລຳ ຟັງແຕ່ເລື່ອງເຂົາດ່າເຂົາຈົ່ມ ຟັງແຕ່ບໍ່ມີທີ່ ບໍ່ມີສາລະ ອາ ບັດນີ້ເຮົາມາຟັງທຳ ໂອ ເຮົາຈະໄດ້ຟັງໄປເລື້ອຍໆ ສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ເລື່ອງສິນ ເລື່ອງສະມາທິ ເລື່ອງປັນຍາ ເລື່ອງບາບບຸນຄຸນໂທດ ເອີ ຄູບາອາຈານແຕ່ລະອົງມາສະແດງໃຫ້ຟັງ ກະມີແງ່ມີມຸມ ອາ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຊວນໃຫ້ເຮົານີ້ຄິດເນາະ ຄິດນຳ ແລ້ວກະສິ່ງແປກໆໃໝ່ໆ ໃນພະໄຕປິດົກ ແລະ ພະທຳຄຳສອນພະພຸດທະເຈົ້ າ ທັງກວ້າງ ທັງເລິກ ທັງພິດສະດານ ກະໄດ້ຟັງສິ່ງທີ່ແປກໃໝ່ໄປເລື້ອຍ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ວ່າຊັ້ນສາ ຜູ້ຟັງ ຂໍ້ທີ່ 2 ສິ່ງໃດທີ່ໄດ້ຟັງມາແລ້ວບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງ ກໍຈະເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນໄປອີກ ໝາຍຄວາມວ່າ ຟັງແລ້ ວແຕ່ວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຟັງຊ້ຳອີກ ບໍ່ເບື່ອບໍ່ໜ່າຍຟັງ ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈຟັງ ຄູບາອາຈານແຕ່ລະອົງເທດເລື່ອງເກົ່າກັນຫັ້ນແຫຼະ ເລື່ອງດຽວນັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າບໍ່ຄືກັນເນາະ ບໍ່ຄືກັນ ມັນຈະມີຂໍ້ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ ອາ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ອົ ງນີ້ສະແດງໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໄປຟັງອົງນັ້ນ ເປັນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈເນາະ ເອີ ການສື່ ການເວົ້າຊື່ຄຳ ຄຳເວົ້າຄຳຈາກໍບໍ່ຄືກັນ ອາ ບາງອົງອາດຈະເວົ້າເຂົ້າໃຈງ່າຍ ອື ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເວົ້າແບບງ່າຍໆ ເວົ້າແບບຊາວ ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ອັນນີ້ກໍເຮົາພະຍາຍາມຟັງໄປເນາະ ບໍ່ເລືອກ ບໍ່ເລືອກຄູບາອາຈານ ໂອ ບາງຄົນນີ້ເລືອກນະ ໂອ ຕ້ອງອົງນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ເອີ ອົງອື່ນບໍ່ຟັງ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດເນາະ ເພາະນັ້ນ ຟັງອົ ງໃດ ກໍໄດ້ ຟັງຫຼາຍໆອົງ ກໍຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແງ່ມຸມຫຼາຍໆດ້ານ ຄືເຮົາກິນອາຫານຫຼາຍໆລົດເນາະ ຫຼືກິນອາຫານຫຼາຍໆຮ້ານ ອາຫານເຝີຄືກັນລະ ແຕ່ວ່າກິນຮ້ານນີ້ເປັນລົດໜຶ່ງ ໄປກິນຮ້ານນັ້ນລົດ ໜຶ່ງ ຕຳບັກຫຸ່ງ ພວກລາບກ້ອຍຕ່າງໆເນາະ ເຮົາກິນແຕ່ລະຮ້ານກະບໍ່ຄືກັນ ເພາະວ່າພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ ເຂົາກໍປຸງ ເຂົາກະບໍ່ ບໍ່ຄືກັນໃດ໋ ການເຮັດຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ ເອີ ຄົນລະສູດກັນເນາະ ອັນນີ້ຄືກັນ ການນຳສະເໜີ ກ ານເອົາທຳມະມານຳສະເໜີແກ່ຜູ້ຟັງ ແຕ່ລະອົງ ແຕ່ລະຄູບາອາຈານບໍ່ຄືກັນ ເພາະນັ້ນ ເຮົາຈະໄດ້ຟັງສິ່ງທີ່ແປກໃໝ່ ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຈະເຂົ້າໃຈຍິ່ງຂຶ້ນໄປ ຂໍ້ທີ 3 ນັ້ນ ກຳຈັດຄວາມສົງໄສໄດ້ ເພິ່ນວ່າ ແ ຕ່ກ່ອນເຮົາສົງໄສ ໃນຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ສົງໄສເລື່ອງສິນ ສະມາທິ ປັນຍາ ເລື່ອງບາບ ເລື່ອງບຸນ ເອີ ເລື່ອງຄຸນ ເລື່ອງໂທດ ສົງໄສວ່າຊາດນີ້ຊາດໜ້າມີແທ້ບໍ່ ທຳມະຕ່າງໆທີ່ເຮົາຟັງແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຮົາສົ ງໄສຢູ່ ກໍຈະຖືກກຳຈັດໄປ ຟັງຫຼາຍເທື່ອຫຼາຍທີ ໂອ ຄວາມສົງໄສກໍຫາຍໄປ ວ່າເຮັດບຸນນີ້ຊິໄດ້ບຸນຫວາ ຫຼືວ່າຕາຍແລ້ວຊິໄດ້ເກີດບໍ່ ອາ ຟັງໄປຟັງມາ ຮຽນໄປຮຽນມາ ອ້າ ຕາຍແລ້ວຕ້ອງເກີດຕົວະ ຄົນມີກິເລດນີ້ ນະ ຄົນມີກິເລດມັນກໍຕ້ອງເກີດຕົວະ ຖ້າມັນໝົດກິເລດກໍບໍ່ເກີດ ມັນກໍເຂົ້າໃຈເນາະ ຄືເຮົາເອົາແກ່ນໝາກໄມ້ໄປຂົ້ວໄຟ ໄປປູກກໍບໍ່ຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າແກ່ນໝາກໄມ້ນັ້ນຍັງບໍ່ຂົ້ວໄຟ ມີຢາງຢູ່ ກໍສາມາດປູກຂຶ້ນຄືກັນນ າ ຟັງໄປຟັງມາ ເລີຍເຂົ້າໃຈ ຫາຍສົງໄສໄດ້ ຂໍ້ທີ 3 ເນາະ ບາດນີ້ຂໍ້ທີ 4 ອາ ທຳຄວາມເຫັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງໄດ້ ແຕ່ກ່ອນມີຄວາມເຫັນຜິດ ອາ ເຫັນວ່າ ເອີ ບາບກໍ ບາບບໍ່ມີບໍ ບຸນກໍຄືຊິບໍ່ມີ ນະລົກສະຫວັນຊິບໍ່ມີບໍ ຄຸນພໍ່ຄຸນແ ມ່ບໍ່ມີ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເປັນມິດສາທິດຖິເນາະ ແຕ່ກ່ອນເນາະ ອາ ບໍ່ເຊື່ອ ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ເຊື່ອວ່າຊາດໜ້າມີຈິງ ຈະບໍ່ເຊື່ອ ອາ ບາບ ບໍ່ ກໍບໍ່ໜ້າຊິມີ ບຸນກະບໍ່ໜ້າຊິມີ ສ່ວນຫຼາຍທີ່ເຂົ້າໃຈນັ້ນນະເດ ແຕ່ວ່າສຶກສາຫຼັກທຳຄຳສ ອນພະເຈົ້າ ຟັງໄປເລື້ອຍໆ ໂອຍ ບໍ່ແມ່ນອັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ບາບມີ ບຸນມີ ນະລົກສະຫວັນມີ ຄຸນພໍ່ຄຸນແມ່ມີ ຊາດນີ້ມີ ຊາດໜ້າມີ ເອີ ນະລົກສະຫວັນມີ ເພາະນັ້ນກະຈະໄດ້ປັນຍາ ເກີດສະຕິປັນຍາເນາະ ເອີ ເມື່ອເກີ ດສະຕິປັນຍາແລະກະມີຄວາມເຫັນໂກງເນາະ ເອີ້ນວ່າເປັນສຳມາທິດຖິ ມີຄວາມເຫັນຊອບ ເຫັນຖືກຕ້ອງ ກໍທຳລາຍມິດສາທິດຖິ ທຳລາຍຄວາມບໍ່ຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໄປໄດ້ ຂໍ້ທີ 5 ນັ້ນ ເອີ ຜູ້ຟັງນະ ເອີ ຜູ້ຟັງ ຈິດ ໃຈຂອງຜູ້ຟັງນັ້ນນະ ອາ ຜ່ອງໃສ ໃນຂະນະທີ່ຟັງທຳຢູ່ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຟັງຜ່ອງໃສ ເພາະຈິດເປັນກຸສົນ ເກີດປີຕິໂສມະນັດໃນທຳ ຟັງໄປໄດ້ເຫດໄດ້ຜົນ ໂອ ຮູ້ບາບບຸນຄຸນໂທດເພິ່ນໄປເລື້ອຍໆ ອ່າ ຈິດໃຈຜ່ອງໃສ ຖ້າຕາຍໄປໃນຂະນະນັ້ນ ກໍໄປເກີດບົນສະຫວັນເດ້ ອັນນີ້ລະ ອ່າ ອານິສົງຂອງຜູ້ຟັງ ທີ່ຈະໄດ້ໃນ ປັດຈຸບັນນະ ເປັນທີ່ໄດ້ປັດຈຸບັນ ໃນ ໃນຊາດນີ້ ອື ໃນຊາດນີ້ນັ້ນເອງ ຈະໄດ້ອານິສົງຫ້າຢ່າງນີ້ ແລ້ວກໍຍັງໄດ້ສະຕິໄ ດ້ປັນຍາເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນໄປອີກຫຼາຍ ບັດນີ້ຍັງມີອານິສົງທີ່ຈະໄດ້ໃນພາຍພາກໜ້າອີກເດ້ ທີ່ວ່າໄປເມື່ອກີ້ນີ້ຫ້າຂໍ້ນີ້ໄດ້ໃນຊາດນີ້ ອານິສົງທີ່ຈະໄດ້ຟັງທຳ ທີ່ຈະໄດ້ໃນຊາດໜ້າກໍມີ ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ສະແດງອານິສົ ງໃນການຟັງທຳ ຫຼື ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນທຳມະ ໄວ້ໃນໂສຕານຸຄະຕະສູດ ໃນຈະຕຸກກະນິບາດ ອັງຄຸດຕະນິກາຍ ໄວ້ສີ່ປະການ ຂໍ້ທີໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຟັງທຳ ຫຼືວ່າໄດ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນພະທຳຄຳສອນພະເຈົ້າ ເລົ່າຈົນວ່າ ອ່ າ ຊ່ຳຊອງຄ່ອງປາກ ຈົນຄ່ອງປາກຂຶ້ນໃຈເນາະ ຟັງຈົນຈຳໄດ້ ຫຼືວ່າເລົ່າຈົນຈຳໄດ້ ອ່າ ຈຳໄດ້ເປັນນິດໄສນະ ສູດສາທະຍາຍຢູ່ປະຈຳ ເພິ່ນບອກວ່າຄົນຄົນນີ້ນີ້ ຖ້າຕາຍໄປແລ້ວນະ ຈິດໃຈຈະ ຈະບໍ່ຂຸ່ນບໍ່ມົວນະ ຈິ ດໃຈຈະຈັບ ຈົດຈໍ່ນຶກເຖິງທຳມະນັ້ນຢູ່ ຕາຍໄປກໍໄປເກີດບົນສະຫວັນເລີຍ ເພາະວ່າຈິດໃຈບໍ່ເສົ້າໝອງ ຕາຍໄປກໍໄປເກີດບົນສະຫວັນ ຖ້າຈິດໃຈເສົ້າໝອງ ຕາຍໄປກະໄປອະບາຍເນາະ ໄປສູ່ທຸກຄະຕິ ຄົນທີ່ຈິ ດໃຈແຊ່ມຊື່ນເບີກບານ ເອີ ມີສະຕິ ຕາຍໄປກະໄປສຸຄະຕິພູມ ມາເກີດເປັນມະນຸດບໍ ໄປເກີດບົນສະຫວັນບໍ ນັ້ນ ບັດນີ້ເມື່ອໄປເກີດຢູ່ບົນສະຫວັນ ເປັນເທບພະບຸດເທບພະທິດາແລ້ວ ນັ່ງຢູ່ ຢູ່ຕາມທຳມະດາຂອງຕົ ວເອງ ບັດນີ້ລະນຶກນຶກເຖິງທຳທີ່ຕົວເອງເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ເຄີຍໄດ້ສຶກສາມາ ເອີ ເກີດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂຶ້ນມາທັນໃດ ກໍສາມາດບັນລຸທຳເປັນພະອະນາຄາ ຫຼື ພະອໍລະຫັນໃນຂະນະນັ້ນໄດ້ເລີຍເນາະ ເປັນເທວະດາ ເປັນເທບພະບຸດ ມານຶກເຖິງທຳທີ່ຕົວເອງເຄີຍສຶກສາຮ່ຳຮຽນມາ ເຄີຍຟັງມາ ເກີດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປອີກ ກໍເລີຍບັນລຸທຳກໍມີເນາະ ມີຫຼາຍ ອື ອັນນັ້ນຂໍ້ທີໜຶ່ງ ເອີ ຂໍ້ທີສອງ ອັນໃນຜູ້ຟັງທຳໃນອະນາຄົດຈະໄດ້ອີກເນາະ ບັດນີ້ເມື່ອ ຮຽນໄປຢ່າງດີແລ້ວ ຮຽນທຳມະຈົນເຂົ້າໃຈດີແລ້ວ ຈົນຈຳໄດ້ຄ່ອງປາກຂຶ້ນໃຈ ຕາຍໄປບັດນີ້ ອ່າ ຕາຍໄປຈິດໃຈແຈ່ມໃສບໍ່ເສົ້າບໍ່ໝອງ ໄປເກີດບົນສະ ຫວັນອີກ ອ່າ ບັດນີ້ລະລຶກເຖິງທຳບໍ່ໄດ້ ເພາະມ່ວນມົວເມົາ ມົວ ມົວມ່ວນຢູ່ໃນສະຫວັນ ບັດນີ້ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ພະທຳເນາະ ອ່າ ທຳມະເທສະໜາຂອງພິກຂຸຜູ້ມີລິດເຫາະຂຶ້ນໄປສະແດງໃຫ້ຟັງຢູ່ບົນສະຫວັນ ພະເຖລ ະທີ່ມີລິດຢ່າງເຊັ່ນພະໂມກຄັນລານະ ອ່າ ພະເຖລະຫຼາຍໆອົງທີ່ເພິ່ນມີອິດທິລິດ ເພິ່ນເຫາະຂຶ້ນໄປ ເພິ່ນໄປສະແດງທຳໃຫ້ເທວະດາໄດ້ຟັງ ເທວະດານັ້ນລະນຶກເຖິງທຳທັນທີເລີຍ ທີ່ໂຕເອງເຄີຍຮຽນມາແລ້ ວ ສາມາດໄດ້ບັນລຸທຳໄດ້ເລີຍ ບາງເທື່ອນີ້ກະພະອິນເນາະ ເທບເທວະດານິມົນພະທີ່ມີອິດທິລິດໄປສະແດງທຳທີ່ ອ່າ ສາລາສຸທຳມາກໍມີໄດ້ ແລ້ວເທບບຸດ ຫຼື ເທບທິດາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງສູດ ຫຼືວ່າທຳທີ່ຕົວເອງເຄີຍ ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາ ເກີດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເກີດສະຕິປັນຍາ ຮູ້ແຈ້ງແທງຕະຫຼອດ ໃນພະທຳຄຳສອນທັນທີເລີຍ ໄດ້ບັນລຸທຳໃນຂະນະນັ້ນ ເປັນ ຈະເປັນພະອະນາຄາມີ ຫຼື ເປັນພະອໍລະຫັນເລີຍກໍໄດ້ ຂໍ້ທີສາມ ອ່າ ຜູ້ທີ່ເຄີຍສຶກສາຮ່ຳຮຽນພະທຳຄຳສອນພະເຈົ້າແລ້ວ ຈົນຊ່ຳຊອງຄ່ອງປາກ ຕາຍໄປ ໄປເກີດເປັນເທບບຸດ ໄດ້ຟັງທຳຂອງເທບບຸດອົງອື່ນທີ່ເປັນນັກເທດ ທຳມະດາ ແລະ ເທບບຸດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃ ຈໃນພະທຳຄຳສອນພະພຸດທະເຈົ້າ ພະຍາອິນ ຫຼືວ່າທ້າວ ທ້າວສັກກະນີ້ນະ ອາລາທະນານິມົນມາເທດທີ່ສາລາສຸທຳມາ ບັງເອີນວ່າເທບບຸດອົງນີ້ກໍໄດ້ໄປຟັງ ໄດ້ໄປຟັງທຳ ເມື່ອໄດ້ຟັງທຳແລ້ວກໍລະນຶກຂຶ້ນມາ ໄດ້ວ່າ ໂອ້ ເຮົາໄດ້ເຄີຍຟັງສູດນັ້ນສູດນີ້ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ອ່າ ຮູ້ແຈ້ງແທງຕະຫຼອດ ໃນພະທຳຄຳສອນສູດນັ້ນສູດນັ້ນ ກໍນີ້ກໍບັນລຸທຳທັນທີຄືກັນ ອ່າ ໝາຍຄວາມວ່າໄປຟັງທຳເນາະ ໄປນຶກເຖິງທຳທີ່ຕົວເອງ ໄປນຶ ກເຖິງທຳທີ່ຕົວເອງເຄີຍຮຽນມາແລ້ວ ໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວເຂົ້າໃຈດີແລ້ວ ເຂົ້າໃຈລະອຽດເຂົ້າໃຈດີແລ້ວ ບັນລຸທຳຂຶ້ນມາ ປົກກະຕິແລ້ວມັນບາງເທື່ອກໍ ມົວເພີດເພີນເນາະ ບໍ່ນຶກ ລະນຶກບໍ່ໄດ້ ມີຄົນສະກິດ ມີຄົນເວົ້າ ໃຫ້ຟັງກະລະນຶກອອກມາໄດ້ ບັດນີ້ອານິສົງຂໍ້ທີສີ່ ອານິສົງຂໍ້ທີສີ່ນີ້ ກະຄືກັນວ່າ ຄົນທີ່ຮຽນທຳມະເຂົ້າໃຈຊ່ຳຊອງລະອຽດລະອໍແລ້ວ ເຂົ້າໃຈດີແລ້ວ ບັດນີ້ຕາຍໄປເນາະ ຈິດໃຈຜ່ອງໃສ ກໍໄປເກີດເປັນເທບບຸດ ຢູ່ ໄປຢູ່ມາ ເອີ ກະບໍ່ ນຶກບໍ່ອອກແລ້ວ ນຶກເຖິງທຳບໍ່ອອກ ກະມົວມ່ວນຄືເຮົານີ້ແຫຼະ ເພີດເພີນມ່ວນໄປ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຶກເຖິງສິນເຖິງທຳ ແຕ່ພໍມີເທບບຸດບັດນີ້ ເທບບຸດອົງກ່ອນໆທີ່ເກີດກ່ອນຫັ້ນ ກະມາເຕືອນສະຕິວ່າ ທ່ ານລະນຶກໄດ້ບໍ່ນໍ ອັນທຳມະ ທຳມະບົດນັ້ນບົດນັ້ນ ສູດນັ້ນສູດນີ້ ທີ່ທ່ານສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນມະນຸດສະໂລກນະ ເປັນຈັ່ງໃດ ນຶກໄດ້ບໍ່ ມີຄົນຊວນໃຫ້ ເອີ ຊວນໃຫ້ ຫຼືວ່າເຕືອນສະຕິ ເຕືອນສະຕິໃຫ້ລະນຶກ ກໍລະນຶກຂຶ້ນມ າໄດ້ຄືກັນ ເພິ່ນອຸປະມາເໝືອນວ່າຄົນເຄີຍຟັງສຽງກອງ ສຽງກອງທີ່ເຂົາຕີເພນນີ້ນະ ຫຼື ສຽງກອງອື່ນໆກໍດີ ເຄີຍຟັງມາແລ້ວຈົນວ່າຊຳນານເນາະ ຊຳນານ ໄດ້ຍິນມ່ອງໃດກໍຮູ້ວ່າເປັນສຽງກອງ ອາ ບັດນີ້ນີ້ ພໍໄ ດ້ຍິນອີກເນາະ ໄດ້ຍິນເຂົາເຈົ້າຕີກອງ ມັນກໍຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າ ໂອ ນັ້ນສຽງກອງ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນເລີຍ ພະທຳຄຳສອນ ພະສູດ ທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ເຄີຍໄດ້ຈຳໄດ້ມາແລ້ວ ອາ ບັດນີ້ມີຄົນມາບອກແນວນັ້ນ ມັນກໍ ເຂົ້າໃຈຂຶ້ນມາທັນທີເລີຍ ບໍ່ມີສົງໄສເນາະ ຈິດໃຈແຈ່ມໃສ ເກີດສະຕິເກີດປັນຍາຂຶ້ນມາທັນທີ ສາມາດບັນລຸທຳໃນທັນທີເລີຍທີດຽວ ອັນນີ້ກໍເປັນອານິສົງເນາະ ອານິສົງຂອງຜູ້ຟັງທຳ ຄືຕັ້ງໃຈຟັງທຳຕັ້ງໃຈຮຽ ນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ນະ ຕັ້ງໃຈຟັງຕັ້ງໃຈຮຽນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດສະຕິເກີດຜະຫຍາເກີດປັນຍາໃນຊາດນີ້ ແລ້ວຕາຍໄປແລ້ວກໍຍັງມີສະຕິປັນຍາໃນພາຍພາກໜ້າ ເກີດເປັນເທບບຸດເປັ ນເທບທິດາຢູ່ເມືອງສະຫວັນ ກະມີສະຕິມີຜະຫຍາປັນຍາ ເພາະໄດ້ຟັງທຳນັ້ນກະດີ ຫຼືວ່າລະລຶກເຖິງທຳຈາກຕົວເອງ ລະລຶກດ້ວຍຕົວເອງກະດີ ຫຼືວ່າຄົນອື່ນຊ່ອຍລະນຶກກະດີ ກໍສາມາດບັນລຸທຳໄດ້ທັນທີເລີຍ ອັ ນນີ້ກະສຳເລັດມັກຜົນນິບພານ ຢູ່ໃນເມືອງສະຫວັນຫຼືໃນເມືອງມະນຸດກໍໄດ້ເນາະ ອັນນີ້ເປັນອານິສົງໃນພາຍພາກໜ້າ 4 ຂໍ້ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ອານິສົງໃນປັດຈຸບັນ 5 ຂໍ້ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ເອີ ອານິສົງຢູ່ໃນອະນາຄົດໃ ນຊາດໜ້າອີກ ກະໄດ້ 5 ຂໍ້ ໄດ້ 4 ຂໍ້ເນາະ ກໍສົມຄວນຢູ່ໄດ໋ ພໍ່ອອກຕົນຍາດໂຍມ ການຟັງທຳນີ້ ໂອ້ ໄດ້ອານິສົງຫຼາຍ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍເດ ອ່າ ອາດຕະມາຢາກຈະນຳ ອ່າ ເລື່ອງນິທານຕ່າງໆ ທີ່ເພິ່ນຕັດໄວ້ເນາະ ອ່າ ຈ າກພະສູດຕ່າງໆ ມາເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ການຟັງທຳນີ້ເປັນອຸປະນິໄສໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳຈັ່ງໃດ ຢາກຈະເວົ້າເລື່ອງອີເຈຍ 500 ໂຕ ອີເຈຍ 500 ໂຕ ອີເຈຍນ້ອຍໆ ທີ່ຢູ່ໃນຖ້ຳ ຢູ່ນຳກັນໃນຖ້ຳນັ້ນ 500 ໂຕ ຈັບຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ນອນ ໄປຫາ ກິນແລ້ວກໍມານອນຢູ່ໃນຖ້ຳນັ້ນ ອາ ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງມີພະເຖລະອົງໜຶ່ງ ກໍຄືພະສາລີບຸດນີ້ລະ ໃນສະໄໝພຸດທະເຈົ້າອົງກ່ອນໆ ເພິ່ນກໍເປັນ ເປັນພະເນາະ ບວດເປັນພະ ເກີດມາ ມາພໍ້ພຸດທະເຈົ້າ ກໍໄດ້ມາບວດເປັນພະ ມາຈະເລີນກຳມະຖານຢູ່ໃນຖ້ຳນັ້ນ ເພິ່ນກໍເລີຍສູດພະອະພິທຳ ກຸສະລາທຳມາ ອະກຸສະລາທຳມາ ພະຍາກະຕາທຳມາ ສູດດ້ວຍທຳນອງສຽງມ່ວນ ອີເຈຍທັງຫຼາຍ 500 ໂຕ ຫ້າ ຫ້າຮ້ອຍໂຕນີ້ໄດ້ຟັງ ໄດ້ຟັງສຽງ ໂອ ມັນສຽງອີ່ຫຍັງນໍ ຄືມ່ວນແທ້ນໍ ກະບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າເປັນສຽງ ອາ ທຳມະທຳໂມອີ່ຫຍັງດອກ ບໍ່ຮູ້ຊ້ຳ ແຕ່ວ່າຟັງດ້ວຍຄວາມເຫຼື້ອມໃສ ດ້ວຍສັດທາວ່າມັນມ່ວນ ມັນມ່ວນດີ ກໍເລີຍຕັ້ງໃຈຟັງ ຫຼາຍມື້ຫຼາຍເວັນ ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງເນາ ະ ເອີ ຕັ້ງໃຈຟັງ ເລີຍເພີນໄປ ຂາທີ່ຕີນທີ່ເກາະຢູ່ນຳເພດານຖ້ຳ ຫຼຸດມືລົງ ຫຼຸດເນາະ ຫຼຸດແລ້ວຕົກລົງມາໃສ່ກ້ອນຫີນ ຕາຍເນາະ ເກຍທັງ 500 ໂຕຕາຍເບີດ ຕາຍພ້ອມກັນ ອີ່ເກຍ 500 ໂຕນັ້ນ ຕາຍດ້ວຍອຳນາດຂອງຈິດ ທີ່ຜ່ອງໃສ ຈິດທີ່ບໍ່ເສົ້າໝອງ ອ່າ ຕັ້ງໃຈ ຈິດໃຈຈົດຈໍ່ຟັງທຳ ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງດອກ ແຕ່ວ່າໃຈຢາກຟັງ ມ່ວນ ມີສັດທາວ່າຊັ້ນຕົວະ ກໍເລີຍໄດ້ໄປເກີດເປັນເທບພະບຸດຢູ່ໃນເມືອງສະຫວັນ ອ່າ ທັງ 500 ເລີຍເນາະ ທັງ 500 ໂຕ ຢູ່ສ ະຫວັນຊັ້ນດາວະດຶງສາ ຊັ້ນທີ 2 ສະເຫວີຍທິພະຍະວິມານຢູ່ຈົນໝົດອາຍຸ ກໍໄດ້ກັບລົງມາເກີດເປັນມະນຸດໃນສະໄໝພະພຸດທະເຈົ້າຂອງເຮົານີ້ ຕອນນັ້ນພະພຸດທະເຈົ້າ ເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນໄປຊັ້ນດາວະດຶງສາ ໄປສະແ ດງທຳເນາະ ສະແດງພະອະພິທຳ 7 ຄຳພີ ໂຜດພະພຸດທະມານດາຂອງເພິ່ນ ເມື່ອເພິ່ນສະແດງຢູ່ນັ້ນ ຮອດເວລາບິນບາດ ເພິ່ນກະລົງມາບິນທະບາດ ເພິ່ນກະເນລະມິດພະພຸດທະເຈົ້າໄວ້ໃຫ້ສະແດງແທນ ເພິ່ ນກໍລົງມາບິນບາດທີ່ອຸດຕະລະກຸລຸທະວີບ ແລ້ວກໍໄປສັນຢູ່ທີ່ສະອະໂນດາດ ພະສາລີບຸດກໍໄປລໍຄອຍພະພຸດທະເຈົ້າຢູ່ທີ່ສະອະໂນດາດທຸກວັນ ພະພຸດທະເຈົ້າກໍໄດ້ສະແດງພະອະພິທຳທີ່ພະອົງສະແດງໄວ້ແລ້ວ ນະ ແກ່ພະສາລີບຸດໂດຍຫຍໍ້ ບັດນີ້ເວົ້າເລື່ອງເທບພະບຸດ ອ່າ ອີ່ເກຍທີ່ໄປເປັນເທບພະບຸດ ແລ້ວກໍໝົດອາຍຸແລ້ວມາເກີດເປັນ ເປັນຄົນຢູ່ໃນເມືອງມະນຸດນີ້ ແລ້ວພໍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ກໍນຶກຢາກຈະບວດເນາະ ຢາກຈະ ບວດ ໂດຍສະເພາະເຫັນພະສາລີບຸດນີ້ຢາກບວດນຳເລີຍ ກໍເລີຍໄດ້ບວດເນາະ ຂໍພໍ່ຂໍແມ່ບວດ ພໍ່ແມ່ກໍບໍ່ຂັດ ມາບວດມາເປັນພະ ພະສາລີບຸດໄດ້ຟັງພະອະພິທຳຈາກພະພຸດທະເຈົ້າແລ້ວ ກໍໄດ້ເອົາມາສະແດງ ອະພິທຳມາສະແດງແກ່ລູກສິດ 500 ຄົນນີ້ 500 ອົງນີ້ ອ່າ 500 ອົງນີ້ຟັງໄປຟັງມາ ກໍໄດ້ບັນລຸເປັນພະອໍລະຫັນເລີຍ ເປັນຫຍັງຄ່ອຍໄດ້ບັນລຸເປັນພະອໍລະຫັນ ເພາະວ່າອຸປະນິໄສປັດໄຈເກົ່າ ທີ່ອີ່ເກຍນະ ທີ່ສະໄໝເປັນອີ່ເກ ຍໄດ້ຟັງ ຕັ້ງໃຈຟັງທຳນັ້ນ ເປັນປັດໄຈເນາະ ເປັນປັດໄຈ ບໍ່ທັນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເນື້ອເລື່ອງ ແຕ່ວ່າມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສ ມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສ ມີຄວາມມັກ ອືມ ກະເລີຍເປັນ ອັນນັ້ນເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາເປັນມະນຸດນີ້ນະ ເຮົາຟັງຮູ້ເລື່ອງ ເວົ້າພາສາລາວນຳກັນ ຮູ້ເລື່ອງກັນດີໆ ມັນກໍໜ້າຈະໄດ້ສະຕິໄດ້ປັນຍາເພີ່ມພູນຂຶ້ນຫຼາຍເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນຕົວຢ່າງ ຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງທີ່ອາດຕະມາໄດ້ນຳມາສະແດງ ກໍມີ ຫຼາຍຕົວຢ່າງເນາະ ຈະ ມື້ນີ້ຈະ ຈະຍົກຕົວຢ່າງສັກ 2 ຕົວຢ່າງໃຫ້ຟັງເນາະ ເລື່ອງ ອີກເລື່ອງໜຶ່ງຄືເລື່ອງປາເນາະ ເລື່ອງປາຟັງທຳເນາະ ອ່າ ເວົ້າເລື່ອງປາຟັງທຳບັດນີ້ ມີພໍ່ຄ້າ ເອີ ອອກຈາກອິນເດຍເນາະ ຊິ ໄປລັງກາ ມີເຮືອໃຫຍ່ອອກຈາກປະເທດອິນເດຍ ແລ້ວຊິໄປສູ່ເກາະລັງກາ ບັດນີ້ໃນເຮືອລຳນັ້ນ ມີພະເຖລະອົງໜຶ່ງ ເພິ່ນ ເພິ່ນມານຳ ເນາະ ນັ່ງນຳ ແລ້ວເພິ່ນກໍນັ່ງຢູ່ໃນເຮືອນັ້ນ ເຮືອອອກແລ່ນອອກຈາກທ່າ ພ ະອົງນີ້ກໍສູດພະອະພິທຳ ກຸສະລາທຳມາ ອະກຸສະລາທຳມາ ອັບພະຍາກະຕາທຳມາ ກຸສະລາທຳມາ ບໍ່ແມ່ນເອົາສູດພຽງຢ່າງດຽວ ນີ້ເປັນສຸດຍອດຂອງທຳເນາະ ເວົ້າເລື່ອງກຸສົນ ອະກຸສົນ ອັບພະຍາກະຕະ ຜົນ ຂອງກຸສົນ ອະກຸສົນນັ້ນແຫຼະ ບັດນີ້ສາທະຍາຍມາ ສູດມາ ບັດນີ້ປາໄດ້ຍິນເນາະ ປາໃຫຍ່ຕົວໜຶ່ງໄດ້ຍິນ ໄດ້ຍິນພະສູດພະອະພິທຳ ເລີຍຟັງ ໂອ ມ່ວນດີເນາະ ເອີ ເລີຍລອຍເຂົ້າມາ ລອຍເຂົ້າມາຂ້າງໆເຮືອ ກໍເລີຍ ລອຍນຳໄປ ຟັງໄປຟັງໄປ ຈົນຮອດເກາະລັງກາ ບັດນີ້ກໍຈະລືມເຕີ ລືມຕົນລືມໂຕເນາະ ປາຕົວນັ້ນກໍໄດ້ມ່ວນ ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງດອກ ແຕ່ວ່າມ່ວນ ອອນຊອນ ມ່ວນ ສະແດງວ່າພະເຖລະເຫຼົ່ານັ້ນກໍສິສູດໄດ້ມ່ວນສຽງດີແຫຼ ະ ບັດນີ້ໄປຂຶ້ນຫາດຊາຍເນາະ ເກີຍຕື້ນນະ ໄປຕິດຫາດຊາຍ ຊາວບ້ານບັດນີ້ ຊາວບ້ານເຫັນ ໂອ ປາໃຫຍ່ປາໃຫຍ່ ກໍເລີຍລົງມາເອົາຄ້ອນທຸບ ຄ້ອນຕີ ຕາຍ ເອົາໄປກິນເນາະ ປາຕົວນັ້ນຕາຍຈາກຄວາມເປັນປາ ບັດນີ້ ດ້ວຍຈິດໃຈທີ່ຜ່ອງໃສໃນການຟັງທຳຢູ່ ຕາຍໄປ ກະໄປເກີດເປັນຄົນໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງເນາະ ຢູ່ໃນເກາະລັງການັ້ນ ເປັນຄົນຮັ່ງຄົນມີເນາະ ເກີດຢູ່ໃນຖານະຮັ່ງມີ ພໍ່ແມ່ມີຖານະດີ ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວກະ ພໍ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ອາຍຸໄດ້ 10 ກວ່າປີ ໄປເຫັນພະສົງສາມະເນນ ບັດນີ້ຢາກບວດເນາະ ຢາກບວດຂຶ້ນມາ ພໍ່ແມ່ ກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ບວດດອກທຳອິດ ແຕ່ວ່າຜູ້ເປັນລູກນີ້ກໍຂໍພໍ່ຂໍແມ່ຢາກບວດ ພໍ່ແມ່ກໍຂັດບໍ່ໄດ້ຂືນບໍ່ໄດ້ ກໍເລີຍໃຫ້ບ ວດ ບວດເປັນຈົວນ້ອຍ ເມື່ອບວດເປັນຈົວນ້ອຍກໍໄດ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນພະໄຕປິດົກ ໄດ້ 2 ປິດົກອອກຕົນຍາດໂຍມ ຮຽນຈົບ 2 ປິດົກ ອາ ພະວິໄນປິດົກ ແລະ ພະ ອາ ອະພິທຳປິດົກ ບັດນີ້ກໍອາຍຸຄົບຮອດພະ ອາຍຸ 20 ປີ ແລ້ວໄ ດ້ບວດເປັນພະ ບັດນີ້ບວດເປັນພະແລ້ວກໍຮຽນຕໍ່ອີກ ຈົບພະສຸດຕັນຕະປິດົກ ກໍເລີຍຈົບພະອະພິທຳ ເອີ ຈົບພະໄຕປິດົກເນາະ ອາ ຈົບພະໄຕປິດົກ ອາຍຸພັນສາຍັງນ້ອຍໆຢູ່ເນາະ ຈົບພະໄຕປິດົກເນາະ ກໍເປັນພະທີ່ ມີຊື່ສຽງ ໄດ້ສັ່ງໄດ້ສອນ ມີລູກສິດລູກຫາຫຼາຍ ອາ ໃນທີ່ສຸດເພິ່ນກໍເລີຍ ຈິດໃຈຂອງເພິ່ນໂນ້ມໄປໃນການປະພຶດປະຕິບັດທຳ ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງເພິ່ນໄປປະຕິບັດທຳຢູ່ສະຖານທີ່ວິເວກແຫ່ງໜຶ່ງ ເລີຍໄດ້ບັນລຸທຳ ອັນນີ້ກໍ ປ າຕົວນີ້ກໍໄດ້ເຫດໄດ້ປັດໄຈ ໄດ້ເຫດໄດ້ປັດໄຈຈາກ ອາ ການຟັງທຳຕອນທີ່ຕົວເອງເປັນປາ ອາ ຕາຍຈາກປາມາເປັນຄົນ ໄດ້ມາບວດ ໄດ້ມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນພະທຳຄຳສອນຂອງພະເຈົ້າ ໄດ້ປະຕິບັດທຳ ແລະ ໄ ດ້ບັນລຸທຳເປັນພະອໍລະຫັນ ນີ້ແຫຼະ ອັນນີ້ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອານິສົງຂອງການຟັງທຳນັ້ນ ຖ້າຟັງດ້ວຍເຄົາລົບ ດ້ວຍສັດທາແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ມີຄວາມສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ມີສະຕິ ມີປັນຍ າ ບັນລຸທຳໄດ້ໄວ ຍັງສອງເລື່ອງເນາະ ເລື່ອງອີ່ເກຍກັບເລື່ອງປາ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ຟັງໄປແລ້ວນັ້ນ ບາງຄົນທໍ້ໃຈວ່າ ໂອ້ຍ ຟັງທຳຂະນ້ອຍຟັງກໍບໍ່ເຫັນຮູ້ ບໍ່ເຫັນເຂົ້າໃຈວ່າຊັ້ນ ຟັງໄປກໍ ບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ອ່າ ຟັງບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຟັງເອົາບຸນເນາະ ອ່າ ຟັງເອົາບຸນໄປ ຕັ້ງໃຈຟັງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຄວາມເຫຼື້ອມໃສ ກໍໄດ້ບຸນຂະໜາດນັ້ນ ອ່າ ບັດນີ້ນີ່ ມີ ຫຼາຍຄົນວ່າ ເອ ຂະນ້ອຍນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ຟັງທຳແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າບາງຄົນກໍຈົ່ມອອກມາວ່າ ໂອ ເປັນຫຍັງຟັງແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ຄ່ອຍຮູ້ເລື່ອງ ອ່າ ອາດຕະມາຈະເວົ້າໃຫ້ຟັງເດີ້ ຜູ້ທີ່ຟັງທຳ ຫຼືວ່າຮຽນພະທຳຄຳສອ ນພະເຈົ້າແລ້ວບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເພາະຂາດອີ່ຫຍັງ ມີຂາດຄຸນນະສົມບັດອັນໃດແດ່ ອາດຕະມາຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງ ຜູ້ທີ່ຈະຟັງທຳເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າຈະສ້າງອຸປະນິໄສໃຫ້ເປັນຄົນມັກຟັງທຳ ຄົນ ຟັງທຳແລ້ວເຂົ້າໃຈທຳມະນັ້ນ ງ່າຍ ເຂົ້າໃຈທຳມະນັ້ນແຈ່ມແຈ້ງ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເອີ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍວ່າຊະໄປ ຕ້ອງສ້າງອຸປະນິໄສ ສ້າງເຫດ ສ້າງເຫດຄັກແນ່ ທຳມະຕໍ່ໄປນີ້ອອກຕົນຍາດໂຍມ ທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈທຳມະຂອງພະເຈົ້າ ໄດ້ໄວ ອາດຕະມາຈະເວົ້າໃຫ້ໄປເທື່ອລະຂໍ້ນະ ຂໍ້ທີ 1 ເນາະ ສັດທາເດີ້ອອກຕົນຍາດໂຍມເດີ້ ອືມ ຂາດສັດທາ ຖ້າມີສັດທາເນາະ ຖ້າມີສັດທາ ຄວາມເຊື່ອ ຄວາມເຫຼື້ອມໃສໃນພະລັດຕະນະໄຕ ເຊື່ອວ່າການຟັງ ທຳນີ້ ຈະເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ສະຕິ ໄດ້ປັນຍາ ໄດ້ເກີດບຸນເກີດກຸສົນ ໄດ້ບັນລຸທຳເນາະ ເຫັນອານິ ເຫັນອານິສົງນະ ອ່າ ເຫັນອານິສົງວ່າການຟັງທຳນີ້ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳ ເປັນເຫດປັ ດໄຈໃຫ້ມີຜະຫຍາປັນຍາ ການຟັງທຳນີ້ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍເນາະ ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍ ອ່າ ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍ ຄືວ່າສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກອາສະວະກິເລດໄດ້ໄວເນາະ ໄດ້ໄວ ອືມ ບາງເທື່ອກໍໃນຊາດນີ້ ບາງ ເທື່ອກໍໃນຊາດໜ້າ ຕ້ອງມີສັດທາເຊື່ອໝັ້ນນັ້ນນັ້ນ ຖ້າວ່າບໍ່ເຊື່ອ ມັນກະບໍ່ ບໍ່ໄດ້ແຫຼະ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນນີ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເນາະ ຕ້ອງມີສັດທາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ວ່າພະທຳຄຳສອນພຸດທະເຈົ້ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດແທ້ ສາມາດນຳ ສັດໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກທຸກໄດ້ແທ້ ເມື່ອ ເມື່ອເຊື່ອໝັ້ນອັນນັ້ນ ກະຕັ້ງໃຈຟັງແລ້ວ ຕັ້ງໃຈຟັງ ກະຈະເກີດສະຕິເກີດປັນຍາຂຶ້ນມາ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງເນາະ ຖ້າວ່າຟັງໄປ ເອົາບຸນໄປ ເພີນໆໄປ ກະ ມັນກະບໍ່ຈຳອີ່ຫຍັງ ບໍ່ໄດ້ແຫຼະ ກະບໍ່ເຂົ້າໃຈແຫຼະ ອ່າ ຂໍ້ທີ 2 ມີສັນທະ ຄວາມພໍຍິນດີພໍໃຈໃນການຟັງ ຄືວ່າມີຄວາມພໍໃຈມັກຟັງວ່າຊະໄປ ມັກຟັງ ເອົາໃຈຈົດຈໍ່ຈິງຈັງ ຈົດຈໍ່ຢູ່ໃນທຳນັ້ນ ຕັ້ງໃຈຟັງ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ຕັ້ງໃຈສຶກສາ ອືມ ຟັງ ມີຄວ າມພໍໃຈນະ ມີຄວາມຊອບອົກຊອບໃຈ ພໍໃຈ ເພາະເຮົາມີສັດທາແລ້ວ ຮູ້ບາບບຸນຄຸນໂທດ ຮູ້ວ່າມີສາລະປະໂຫຍດອັນໃດ ເຮົາເກີດເນາະ ເອີ ເກີດສັດທາມາ ມາກ່ອນແລ້ວ ບັດນີ້ສັນທານີ້ ເກີດຄວາມພໍໃຈບັດນີ້ ມີ ສັດທາແລ້ວກະເກີດຄວາມພໍໃຈ ຍິນດີພໍໃຈ ອືມ ຟັງບໍ່ເບື່ອບໍ່ໜ່າຍ ໂຕນີ້ແຫຼະ ອືມ ໂຕນີ້ ໂຕສຳຄັນໂຕໜຶ່ງເນາະ ເອີ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈທຳມະໄດ້ງ່າຍ ໂຕນີ້ກໍໄດ້ ບັດນີ້ຂໍ້ທີສາມ ວິລິຍະ ຂໍ້ທີສາມ ວິລິຍະນີ້ມີ ມີຄວາມພຽນ ເດີ້ ມີຄວາມພຽນພະຍາຍາມໃນການຟັງນັ້ນ ໃນການຟັງທຳຢູ່ເລື້ອຍໆ ເວລາເຈັບແຂ່ງປວດຂາກໍ ໂອ ທົນ ທຳມະດາແລ້ວການຟັງທຳເນາະ ມີທັງປວດຫຼັງປວດແອວ ອາ ມຶນມົວ ມຶນເກົ້າເມົາຫົວໄປຊັ້ນແຫຼະ ຫາ ວຫຼັບຫາວນອນບໍ່ຢຸດ ເອີ ບາງຄົນນີ້ພາຕັ້ງນະໂມນີ້ຫາວງາບໆແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປກິນຢານອນຫຼັບໃຫ້ມັນເສຍເວລາ ເອີ ໃຫ້ເສຍເງິນວ່າຊັ້ນຊະ ມານັ່ງຟັງທຳນີ້ກະຫຼັບ ບາງຄົນອ່ານປຶ້ມເນາະ ອ່ານປຶ້ມໜ້ອຍດຽວ ປຶ້ ມທຳມະນີ້ຫຼັບແລ້ວ ອ່າ ບາງຄົນນັ່ງຮຽນຢູ່ ຄູບາອາຈານກຳລັງສິດສອນ ຫຼັບ ເນ່ຍ ຕ້ອງມີຄວາມພຽນ ເອີ ຄວາມພຽນບໍ່ຫຼັບ ເຂົ້າໄປ ບໍ່ຫຼັບເນາະ ເຮົາມີຄວາມອຸດສາຫະໃນການຟັງທຳ ຢູ່ໃກ້ຢູ່ໄກ ມີການຟັງທຳຢູ່ບ່ ອນໃດໄປ ມີການສະແດງທຳຢູ່ບ່ອນໃດ ຈະໃກ້ຈະໄກກໍອຸດສາຫະໄປຟັງຈົນຈົບ ອັນນີ້ມີຄວາມພຽນ ຕິດຕໍ່ ດຽວກໍລຸກ ດຽວກໍນັ່ງ ດຽວກໍໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ບໍ່ໄຫວແລ້ວເນາະ ຕ້ອງມີຄວາມພຽນແຫຼະ ຟັງບໍ່ ບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຂົ້າ ໃຈກໍຢ່າ ຟັງໄປ ຟັງໄປ ດຽວກໍຈະຮູ້ຈະເຂົ້າໃຈໄປເອງ ບັດນີ້ມີສະຕິ ອາ ມີສະຕິ ມີສະຕິ ມີຈິດໃຈ ມີສະຕິນີ້ລະລຶກເນາະ ລະລຶກ ອາ ຈົດຈຳເນາະ ອາ ມີຄວາມຈົດຈຳໃນທຳຄຳສອນເຈົ້າ ລະນຶກຢູ່ເລື້ອຍໆ ລະນຶກເຖິ ງທຳທີ່ຟັງແລ້ວຢູ່ເລື້ອຍໆ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ອາ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຄິດເຖິງປະຈຳ ລະລຶກເຖິງປະຈຳ ປະຈຳ ອາ ມັນກໍຈະໄດ້ຈຳໄດ້ ແລ້ວກໍຈຳໄດ້ຂຶ້ນໃຈເນາະ ແລ້ວກະສາມາດເຂົ້າໃຈ ອືມ ຖ້າວ່າຈຳບໍ່ໄດ້ ໂອ ແມ່ນຟັງເບິດມື້ເ ນາະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຈຳຫຍັງບໍ່ໄດ້ ໂອ ເພິ່ນເທດດີເນາະ ອາຈານອົງນີ້ເທດດີວ່າຊັ້ນ ເທດມ່ວນຫຼາຍນັ້ນເດ ເອີ ເທດມ່ວນ ເພິ່ນເທດມ່ວນ ແຕ່ວ່າເພິ່ນວ່າຈັ່ງໃດລະ ບໍ່ ຈຳບໍ່ໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍຊິເປັນອັນນັ້ນອອກຕົນຍາດໂ ຍມເນາະ ອືມ ຄືວ່າ ເຮົາບໍ່ມີສະຕິນະ

ແລະ ກໍມີສະມາທິອີກນະເນາະ ອ່າ ຜູ້ຟັງທຳຕ້ອງມີສະມາທິຕັ້ງໝັ້ນໃນການຟັງ ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ ບໍ່ວອກແວກ ຕັ້ງໃຈຟັງຈັບຢູ່ໃນທຳມະເທສະໜານັ້ນ ອ່າ ກໍເປັນເຫດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຈຳໄດ້ ເຂົ້າໃຈດີເນາະ ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນ ຂໍ້ສຸດທ້າຍນີ້ ຂໍ້ສຸດທ້າຍນີ້ມີປັນຍາລະ ຂໍ້ສຸດທ້າຍນີ້ມີປັນຍາ ໂຕນີ້ ພິຈາລະນາເຫັນຕ່ອງເຫດຜົນທຳທີ່ຟັງນັ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າ ທຳອັນນີ້ມີອະທິບາຍແນວນັ້ນແນວນັ້ນ ເກີດປັນຍາເດ້ນີ້ ກໍໄດ້ເກີດຈິນຕາມະຍະປັນຍາລ ະ ເກີດ ຈິນຕາມະຍະປັນຍາ ເກີດໂຍນິໂສມະນະສິການ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງລະອຽດເນາະ ເພາະວ່າໄດ້ໃຊ້ປັນຍາພິຈາລະນາເຫດແລະຜົນ ຖ້າຜູ້ໃດມີທຳເຫຼົ່ານີ້ເນາະ ມີສັດທາ ມີສັນທະ ມີວິລິຍະ ມີສະຕິ ມີປັນຍ າ ມີພວກນີ້ ຖ້າມີທຳມະເຫຼົ່ານີ້ ຟັງທຳຈະເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເຂົ້າໃຈໄດ້ລະອຽດ ຖ້າວ່າຂາດທຳເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ກໍຄິດວ່າຍາກນະ ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ເພາະສະນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຈະຟັງທຳຂອງພະພຸດທະເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້ າໃຈນັ້ນ ຕ້ອງສ້າງອຸປະນິໄສເປັນຄົນມັກຟັງທຳ ເອີ ມັກຟັງທຳ ເພິ່ນມີການຟັງຢູ່ໃສກໍໄປ ແລະ ກໍຕ້ອງພະຍາຍາມສ້າງທຳເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງເຊັ່ນ ສັດທາກໍໃຫ້ມີ ສັນທະ ວິລິຍະ ສະຕິ ປັນຍານີ້ໃຫ້ເກີດ ຂຶ້ນໃນຈິດໃນໃຈ ຖ້າມີທຳມະເຫຼົ່ານີ້ຄົບເນາະ ການຟັງທຳຈະເຂົ້າໃຈງ່າຍ ການຮຽນທຳມະຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ເປັນປັນຫາຫຼາຍເນາະ ເພາະສະນັ້ນ ເອີ ອອກຕົນຍາດໂຍມທ່ານຜູ້ຟັງ ທຸກຜູ້ທຸກຄົນ ເອີ ການ ໃຫ້ທຳມະເປັນທານ ການໃຫ້ທຳມະເປັນທານນີ້ສຳຄັນເນາະ ໄດ້ຜະລາອານິສົງຫຼາຍ ຖ້າໃນສາສະໜານີ້ບໍ່ມີຜູ້ສະແດງທຳແລ້ວ ເອີ ກໍຄິດວ່າ ທຳມະຂອງພຸດທະເຈົ້ານີ້ຈະບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ບໍ່ເຜີຍແຜ່ໄປໄກ ຕ້ອງມີຄູ ຕ້ອງ ມີຄູບາອາຈານ ເອົາທຸລະໃນການເຜີຍແຜ່ສາສະໜາ ໃນການສັ່ງສອນ ການເທດ ເມື່ອມີຜູ້ສະແດງ ຜູ້ຟັງກໍຈັ່ງຈຶ່ງມີເນາະ ບັດນີ້ ການສະແດງທຳນັ້ນບໍ່ຕ້ອງມຸ່ງລາບສັກກາລະສັນເສີນອີ່ຫຍັງ ມຸ່ງອານິສົງວ່າຊັ້ນ ສະ ເພາະເຮົາຈະໄດ້ອານິສົງຢູ່ແລ້ວ ເຮົາສະແດງທຳ ເຮົາກໍໄດ້ອານິສົງໄປແລ້ວ ເຮົາວ່າແນວກິນເຮົາກໍໄດ້ກິນກ່ອນໝູ່ ແນວຟັງເຮົາກໍໄດ້ຟັງກ່ອນໝູ່ ເຮົາໄດ້ປະສົບກ່ອນ ເພາະວ່າກວ່າທີ່ເຮົາຈະໄປຄົ້ນໄປ ຄວ້າໄປຫຍັງມາສະແດງ ເຮົາກໍຕ້ອງເຂົ້າໃຈມາກ່ອນແມ່ນບໍ່ ເຂົ້າໃຈມາກ່ອນ ໄດ້ອານິສົງທັງ 5 ຂໍ້ ກໍຂໍທົບທວນຫຍໍ້ໆອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ຜູ້ທີ່ສະແດງທຳ ຫຼືວ່າສອນທຳຈະໄດ້ອານິສົງຫ້າ ໜຶ່ງ ເຂົ້າໃຈໃນອັດໃນທ ຳຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ລະອຽດເລິກເຊິ່ງ ແລ້ວກໍເກີດປາໂມດບັນເທີງໃຈ ມີຄວາມສຸກໃຈ ອ່າ ປີ ສາມ ເກີດປີຕິ ມີຄວາມອີ່ມອົກອີ່ມໃຈ ຂົນລຸກຂົນພອງ ນ້ຳຫູນ້ຳຕາໄຫຼ ຊາບຊ່ານໄປທົ່ວກາຍ ສີ່ ເກີດປັດສັດທິ ປັດສັດ ທິນີ້ກໍຄືຄວາມ ມີຄວາມສະຫງົບ ສະຫງົບກາຍ ສະຫງົບໃຈ ອ່າ ສະຫງົບກາຍສະຫງົບໃຈ ເພາະກິເລດບໍ່ເກີດ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຜ່ອງໃສ ຫ້າ ເກີດສະມາທິ ຈິດໃຈຈະຈົດຈໍ່ມຸ່ງໝັ້ນຢູ່ໃນແຕ່ການຟັງທຳນັ້ນ ອັນນີ້ກະໄດ້ ອານິສົງ ແລະ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈຕໍ່ໃຫ້ເຖິງເປັນພະອໍລະຫັນ ເປັນປະ ເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ເປັນພະອໍລະຫັນເນາະ ອ່າ ສຳລັບຜູ້ຟັງ ທຳນັ້ນກໍໄດ້ອານິສົງໃນປັດຈຸບັນຫ້າຂໍ້ ແລະ ອານິສົງໃນຊາດໜ້າຫ້າຂໍ້ ໝ າຍຄວາມວ່າຊາດນີ້ໄດ້ຫ້າ ຊາດໜ້າຊາດຕໍ່ໆໄປໄດ້ສີ່ຂໍ້ ຂໍ້ທີໜຶ່ງ ຜູ້ຈະໄດ້ຟັງທຳທີ່ສິ່ງຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ສິ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາແລ້ວ ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງ ກໍຈະເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງຍິ່ງຂຶ້ນ ຂໍ້ທີສາມ ກຳ ຈັດຄວາມສົງໄສໄດ້ ຟັງແລ້ວບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຟັງໄປຟັງມາກໍເຂົ້າໃຈຈົນໄດ້ ເອີ ຂໍ້ທີ 4 ທຳຄວາມເຫັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ກ່ອນເປັນມິດສາທິຖິເຫັນຜິດຢູ່ ຟັງທຳຫຼາຍໆເກີດປັນຍາກໍມີຄວາມເຫັນຖືກຕ້ອງໄດ້ ຂໍ້ທີ 5 ນັ້ນ ຜູ້ຟັ ງກໍຈິດໃຈຜ່ອງໃສ ຈິດໃຈມີບຸນມີກຸສົນ ເກີດບຸນເກີດກຸສົນ ສະຫງົບລະອຽດ ເກີດ ອ່າ ຈິດໃຈຜ່ອງໃສເນາະ ອັນນີ້ອານິສົງໃນປັດຈຸບັນ ອານິສົງໃນພາຍພາກໜ້າອີກສີ່ຢ່າງ ຜູ້ຟັງຈົນຊຳນານແລ້ວ ອ່າ ຈິດໃຈກໍຜ່ອງ ໃສ ຕາຍໄປເກີດບົນສະຫວັນ ກັບມາລະລຶກເຖິງທຳທີ່ຕົວເອງເຄີຍໄດ້ຮຽນໄດ້ຟັງມາ ກໍສາມາດບັນລຸທຳໄດ້ທັນທີເລີຍ ອັນນັ້ນຂໍ້ທີໜຶ່ງເນາະ ຂໍ້ທີສອງ ກະ ເມື່ອໄປເກີດເປັນເທບພະບຸດແລ້ວ ກັບມາລະລຶກເຖິງ ທຳບໍ່ໄດ້ ມີພິກຂຸອົງທີ່ ອ່າ ມີອິດທິລິດ ຂຶ້ນໄປສະແດງທຳ ຢູ່ບົນສະຫວັນນັ້ນ ນຶກເຖິງທຳນັ້ນໄດ້ ກໍບັນລຸອີກ ຂໍ້ທີສາມ ເມື່ອໄປເກີດເປັນເທບພະບຸດແລ້ວ ຢູ່ໃນເມືອງສະຫວັນກໍມີ ອ່າ ມີເທບພະບຸດນັກເທດສະແດງທຳ ເປັນປະຈຳ ອ່າ ເມື່ອໄດ້ໄປຟັງທຳຂອງເທບພະບຸດອົງນັ້ນແລ້ວ ກໍສາມາດນຶກເຖິງທຳທີ່ຕົວເອງໄດ້ສຶກສາຮຽນມາ ກໍໄດ້ບັນລຸອີກເຊັ່ນດຽວກັນ ຂໍ້ທີສີ່ ຕົວເອງເກີດມາເປັນເທບພະບຸດເທວະດາແລ້ວ ເກີດມາ ອ່າ ງົມງວາຍເນາະ ງົມງວາຍ ຫຼືລຸ່ມຫຼົງ ປະໝາດຢູ່ ອ່າ ມີເທບພະບຸດອົງກ່ອນໆ ເຕືອນສະຕິໃຫ້ລະລຶກເຖິງໄດ້ ກໍລະລຶກເຖິງຂຶ້ນມາໄດ້ ເໝືອນວ່າເຄີຍໄດ້ຍິນສຽງກອງແລ້ວ ອ່າ ໄດ້ຍິນ ໄດ້ຍິນອີກ ກໍເຂົ້າໃຈເລີຍ ວ່າເປັນສຽງກອງ ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ອັນນີ້ລະເອົາ ໂຕນີ້ໂຍມທັງຫຼາຍ ອ່າ ອານິສົງໃນການຟັງທຳປັດຈຸບັນຫ້າຂໍ້ ແລ້ວກໍອານິສົງໃນການຟັງທຳໃນປັດຈຸ ໃນອະນາຄົດຄືຊາດໜ້າກະອີກສີ່ຂໍ້ ແລ້ວກະຍັງເປັນເຫດເປັ ນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳ ຄືອາດຕະມາຍົກນິທານເລື່ອງອີເກຍຫ້າຮ້ອຍ ຟັງທຳບໍ່ຮູ້ຫຍັງປານນັ້ນກໍຍັງໄດ້ໄປເປັນ ເກີດເປັນເທບພະບຸດ ຕາຍຈາກເທບພະບຸດກໍໄດ້ມາຟັງອະພິທຳອີກ ກໍໄດ້ບັນລຸທຳ ນັ້ນກໍນິທານ ປາເນາະ ປາໃຫຍ່ຟັງທຳ ຟັງ ຕາຍໄປກໍໄດ້ໄປເກີດເປັນຄົນ ພໍເປັນຄົນແລ້ວໄດ້ໄປບວດ ໄປຮຽນທຳພຸດທະເຈົ້າຈົນຊົງພະໄຕປິດົກ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ເປັນພະອໍລະຫັນ ສິ້ນອາສະວະກິເລດ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼ າຍ ໃນພະພຸດທະສາສະໜານີ້ ການຟັງທຳນັບວ່າເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເອີ ຖ້າພະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ສະແດງທຳ ຄົນຈະມີສະຕິ ມີຜະຫຍາປັນຍາຂະໜາດໃດກໍຕາມ ແມ້ແຕ່ພາສານີ້ກໍບໍ່ສາມາດຈະບັນລຸທຳໄດ້ ເພາະນັ້ນ ກໍຂໍໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມ ອ່າ ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈຟັງພະທຳຄຳສອນພຸດທະເຈົ້າ ຈະເປັນພະອົງໃດເທດກໍຕາມ ຕັ້ງໃຈຟັງ ຈະໄດ້ສະຕິ ໄດ້ຜະຫຍາ ໄດ້ປັນຍາ ອ່າ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ ໄດ້ຄວາມຮູ້ ໄດ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຟັງໄປຟັງມາ ສິ່ງທີ່ຕົວເອງບໍ່ເຄີຍຮູ້ເຄີຍໄດ້ຍິນກໍຈະໄດ້ຍິນ ອ່າ ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໃຈກໍເຂົ້າໃຈ ທີ່ສົງໄສກໍຫາຍສົງໄສ ອ່າ ທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດຢູ່ກໍເຫັນເຂົ້າໃຈຖືກ ເນາະ ຈິດໃຈຜ່ອງໃສ ເປັນອາລົມຢູ່ ເພາະນັ້ນ ຖ້າຜູ້ ໃດບໍ່ປະໝາດໃນການຟັງທຳ ເຄົາລົບໃນການຟັງທຳຢູ່ເປັນປະຈຳ ໃນຂະນະຟັງກະບໍ່ຫຼັບບໍ່ຫຼົງ ບໍ່ສົ່ງໃຈໄປທາງອື່ນ ນີ້ກະເປັນເຫດໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳໄດ້ງ່າຍ ໃນຊາດນີ້ ແລະ ໃນຊາດໜ້າ ການບັນຍາຍທຳມາມື້ນີ້ ກະຂໍພໍສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວ ຂໍຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ຄວາມຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ໃນພະສັດຈະທຳຄຳສອນພຸດທະເຈົ້າ ຈົ່ງບັງເກີດມີແກ່ອອກຕົນຍາດໂຍມ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສູ່ຜູ້ຊຸກຄົນ ໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳ ສູ່ຜູ້ຊຸກຄົນ ອ່າ ຢ່າງລວດເລັວຢ່າງໄວວາ ສູ່ຜູ້ຊຸກຄົນ ດ້ວຍເທີ້ນ ສາທຸ